مېھرىبان خىزمىتىڭلاردا. چارشەنبە كۈنىدىكى بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزدا ئاۋۋال ئاڭلايدىغىنىڭلار ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارا ۋەزىيەتكە دائىر قىسقا خەۋەرلەر. ئاڭلىتىشىمىزنىڭ ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسىدە ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارا قىزىق نۇقتىلار ھەققىدىكى تەپسىلىي مەلۇماتلار.

ئون ئۈچىنچى دېكابىر كۈنى ئامېرىكا دۆلەت خەۋپسىزلىك كېڭىشى ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئۇيغۇر پائالىيەتچىلىرىدىن ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلەشمىسىنىڭ رەئىسى ئەلفىدار ئىلتەبىر ئادۋوكات رەيھان ئەسئەت ۋە خىتاي تۈرمىسىگە قامالغان ئۇيغۇر دوختۇر گۈلشەن ئابباسنىڭ ئامېرىكىدىكى پەرزەنتى زىبا مۇرات قاتارلىقلار بىلەن ئاقسارايدا مەخسۇس سۆھبەتلەشكەن ئەلفىدار ئىلتەبىرنىڭ رادىيومىزغا بىلدۈرۈشىچە، بۇ قېتىمقى سۆھبەتتە ئۇلار ئۇيغۇر جەمئىيىتى دۇچ كېلىۋاتقان زۇلۇمنىڭ ھازىر تېخىمۇ ئېغىرلاۋاتقانلىقىنى تەكىتلىگەن. شۇنداقلا خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى خەلقئارا جىنايى ئىشلار سوتىغا ئېلىپ چىقىش، ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي پاناھلىق ئىشلىرىنى ھەل قىلىشنى تېزلىتىش، خىتاينىڭ ئامېرىكا ۋە باشقا غەرب ئەللىرىدىكى ئۇيغۇرلارغا سوزۇۋاتقان قارا قولىنى چەكلەش ۋە ئۇيغۇرلارغا تەھدىت سېلىشىغا خاتىمە بېرىش. خىتايغا تېخىمۇ كۆپ ئېمبارگو چارىلىرىنى قوللىنىش، شۇ قاتاردا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنى ئىجرا قىلىشقا چېتىشلىق تۈرمە باشلىقلىرى قاتارلىق تېخىمۇ كۆپ خىتاي ئەمەلدارلىرىغا جازا ئېلان قىلىش دېگەندەك تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئامېرىكا خىتاي مۇناسىۋىتىدە كۆرۈلۈۋاتقان ئۆزگىرىشلەر تۈپەيلىدىن ئاقساراينىڭ ئامېرىكا تەۋەسىدىكى ئۇيغۇرلار بىلەن بۇ خىل شەكىلدە يۈزتۇرانە سۆھبەتلىشىپ باقمىغانلىقىغا ئۇزۇن بولغانلىقى مەلۇم. بۇ قېتىمقى سۆھبەت دەسلەپتە سىرتقا ئاشكارىلىماسلىق شەرتى بىلەن ئورۇنلاشتۇرۇلغان بولۇپ، كېيىنچە بۇ ھەقتىكى بەزى تەپسىلاتلارنى خەۋەر قىلىشقا بولىدىغانلىقى ئۇقتۇرۇلغان. مەلۇم بولۇشىچە، دۆلەت خەۋپسىزلىك كېڭىشى ئامېرىكا پىرېزىدېنتىنىڭ خەۋپسىزلىك، ھەربىي ۋە تاشقى ئىشلار مەسىلىلىرى بويىچە قارار ئېلىشىدىكى بىرىنچى مەنبە بولۇپ، ئاقساراينىڭ ئەڭ مۇھىم تارماقلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدىكەن. ئۇيغۇر دىيارىدىكى قىرغىنچىلىق، مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە زور كۆلەملىك تۇتقۇن خەلقئارانىڭ كەسكىن تەنقىدىگە دۇچ كېلىۋاتقاندا، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ۋەزىيىتى ھەققىدىكى تۇنجى كۆك تاشلىق كىتابنى ئېلان قىلغان. خەۋەردە بۇ كىتاب ئارقىلىق خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن بۇيان شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇقنى قانۇن ئارقىلىق قوغداشتا قانداق مۇۋەپپەقىيەتلەرنىڭ قولغا كەلتۈرۈلگەنلىكى نۇقتىلىق بايان قىلىنغان دېيىلگەن.

خەۋەردە بۇ قېتىملىق كۆك تاشلىق كىتابنىڭ سەككىز بابقا ئايرىلغان بولۇپ، شىنجاڭدىكى كىشىلىك ھوقۇقنىڭ ئەمەلىيلىشىشى ۋە ئىجرا قىلىنىش تارىخىدىكى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەن، دەپ خۇلاسە چىقىرىلغان. شۇ كۈننىڭ ئۆزىدە يەنە ئۈرۈمچى شەھىرىدە خىتايچە ئالاھىدىلىككە ئىگە زامانىۋىلاشتۇرۇش جەريانىدا شىنجاڭنىڭ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنى ۋە يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئالغا سۈرەيلى تېمىسىدا مۇھاكىمە يىغىنى چاقىرىلغان. يىغىندا خىتاي مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەش مىللىي ۋە دىنىي ئىشلار كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى جياڭ جيەنگو مەخسۇس سۆز قىلغان. ئۇ سۆزىدە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندىن بۇيان ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ھەقىقىي تۈردە سىياسىي ھوقۇققا ئېرىشكەنلىكى، ئىسلاھات ئىشىكنى ئېچىۋېتىشتىن كېيىن خەلقنىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتە مىسلىسىز ئەركىنلىككە ئىگە بولغانلىقى، شى جىنپىڭ دەۋرىدە بولسا كىشىلىك ھوقۇقنىڭ تارىختىكى ئەڭ يۇقىرى سەۋىيەگە يەتكەنلىكىنى شەرھلىگەن. ھالبۇكى، ئۇيغۇر دىيارىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنىڭ ئاللىقاچان ئىرقىي قىرغىنچىلىققا بېرىپ يەتكەنلىكى پۈتۈن دۇنياغا مەلۇم بولۇۋاتقان بىر پەيتتە، كۆزەتكۈچىلەر بۇنداق بىر دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ نومۇسسىزلىقىنىڭ قايسى دەرىجىگە بېرىپ يەتكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ، دەپ قارىماقتا ئۇيغۇرشۇناس مۇتەخەسسىسلەردىن دوكتور دەررېن بايلېر ئۆزىنىڭ بۇ ھەقتىكى ھەقتىكى دوكتورلۇق ماقالىسىدە خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندا ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي ھوقۇقى دەسلەپكى قەدەمدە تارتىۋېلىنغان، ئىسلاھات باشلانغاندىن كېيىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى ھەر جەھەتتىن ئاسسىمىلياتسىيە قىلىپ ئۆزىگە سىڭدۈرۈۋېلىشى يۇقىرى پەللىگە چىققان، شى جىنپىڭ دەۋرىدە بولسا ئۇيغۇرلارنى يوقىتىشنىڭ ئاخىرقى قەدەملىرى ئېلىنغان دەپ خۇلاسە چىقارغان ئىدى.
ئاۋسترالىيە رادىيو شىركىتىنىڭ ئون توققۇزىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئاۋسترالىيە پۇقرالىقىدىكى خىتاي سودىگەر ساننى دۇڭ ئالدىنقى كۈنى مېلبورن شەھەرلىك سوتتا خىتاي كومپارتىيەسىگە ۋاكالىتەن ئاۋسترالىيە سىياسىي ساھەسىگە تەسىر كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلەنگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ساننى دۇڭ نۆۋەتتە ئاۋسترالىيەدىكى خىتاي جامائىتى ئىچىدە ئەڭ زور تەسىرگە ئىگە باي سودىگەرلەرنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇ يىللاردىن بۇيان ئاۋسترالىيە سىياسىي ساھەسىگە، جۈملىدىن سابىق كۆچمەنلەر ئىشلىرى مىنىستىرى ۋە مائارىپ مىنىستىرى بولغان ئالەن تاج ئەپەندىگە نۇقتىلىق ھالدا سىياسىي جەھەتتىن تەسىر كۆرسىتىشكە ئۇرۇنۇپ كەلگەن. ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى ئىيۇندا تاجسىمان ۋىرۇسى تۈپەيلىدىن مېلبورن شەھىرىدە قامال تەدبىرلىرى ئىجرا قىلىنغاندا ئۇ خان جەمەتى مېلبورن دوختۇرخانىسىغا ئوتتۇز يەتتە مىڭ دوللاردىن كۆپرەك پۇل ئىئانە قىلغان ھەمدە ئالەن تاج بىلەن بىرلىكتە ئىئانە قىلىش مۇراسىمىغا قاتناشقان. سوت خادىملىرى ساننى دۇڭنىڭ ئاستىرتتىن خىتاي ئىستىخبارات خادىملىرى بىلەن ناھايىتى قويۇق ئالاقىدە بولۇپ كېلىۋاتقانلىقى ھەققىدىكى ئىسپاتلارنى قولغا چۈشۈرگەن. شۇنداقلا ئۇنىڭ ئالەن تاجغا يېقىنلىشىشتىكى ئەڭ مۇھىم مەقسەتنىڭ بۇ كىشىنى كەلگۈسىدە ئاۋسترالىيەنىڭ باش مىنىستىرى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن دېگەن پەرەز ئاساسىدىكى ئالدىن ئالا تەسىر كۆرسىتىش ئۇرۇنۇشى ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئەمما ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلنىڭ ئاخىرى ئالەن تاج ئەپەندى كاتىپى بىلەن بولغان ئاشنىدارچىلىقى پاش بولۇپ قېلىپ، مىنىستىرلىق ۋەزىپىسىدىن ئىستېپا بەرگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، ساننى دۇڭ سوتتا ئۆزىنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى بىلەن ئالاقىسىنىڭ بارلىقىنى ئېتىراپ قىلمىغان. سوت خادىملىرىدىن پاترىك دول بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، جاۋابكارنىڭ قىلمىشى قانداقتۇر جېيمس بوندنىڭ فىلىملىرىدىكى ئالاھىدە شەخسلەرگە ئوخشىمايدۇ، ئەكسىچە ئۇ سىياسىي جەھەتتىكى تەسىر كۆرسىتىشنى نىشان قىلغان، دېگەن. نۆۋەتتە ئۇنىڭ ئون يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنىش ئېھتىمالى بارلىقى ھەرقايسى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدىن كەڭ يەر ئالغان.
ياپونىيە ئىقتىساد خەۋەرلىرى نىككېينىڭ ئون توققۇزىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، نۆۋەتتە خىتاي ئىقتىسادى دۇچ كېلىۋاتقان ئەڭ چوڭ زەربىلەرنىڭ بىرى، غەرب دۇنياسىنىڭ خىتايدىن مال زاكاز قىلىش مىقدارىنىڭ ئازىيىپ كېتىشىگە ماس ھالدا ئوتتۇرىغا چىقماقتا ئىكەن. بولۇپمۇ خىتايدىكى ھەرقايسى توپ تارقىتىش مەركەزلىرى ئۈچۈن ئەڭ چوڭ سودا پۇرسىتى بولۇۋاتقان مىلاد بايرىمى ھارپىسىدىكى ئايلاردا كۆرۈلىدىغان مال توختىمى دولقۇنىنىڭ بايرام كەلمەستىنلا پەسكويغا چۈشۈپ بولغانلىقى بۇنىڭ ئەڭ جانلىق دەلىلى بولۇپ قالغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى تاجسىمان ۋىرۇس سەۋەبىدىن ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان قاتتىق كونتروللۇق چارىلىرىنى بوشاتقان، بولۇپمۇ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلنىڭ باشلىرىدىن تارتىپلا، چېگرا كونتروللۇقىنى زور دەرىجىدە بىكار قىلغان بولسىمۇ، ئەمما غەرب دۇنياسىدىكى سودا ساھەسىنىڭ خىتاي تەۋەسىدىكى زاۋۇتلارغا مال زاكاز قىلىش مىقدارى بارغانچە تۆۋەنلەپ ماڭغان. بۇ ھال مىلاد بايرىمى ۋە يېڭى يىل بايرىمى ئۈچۈن مال زاكاز قىلىشتا ئەڭ گەۋدىلىك ئەكس ئەتكەن. خىتاينىڭ ئەكسىچە، باشقا ئاسىيا دۆلەتلىرىنىڭ غەرب دۇنياسى بىلەن بولغان مال توختىمى بارغانچە كۆپىيىشكە باشلىغان. يىۋۇدىكى مەركىزىي سودا سارىيىدا دۇكان ئاچىدىغان جاڭ فامىلىلىك بىر خىتاي بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، بۇ يىل سودىمىزنىڭ ھېچ تايىنى بولمىدى. ھېلىمۇ تەلىيىمىزگە روسىيە ۋە ئوتتۇرا شەرق بولۇپ قاپتىكەن. ھازىر ماللىرىمىزنى شۇلار ئېلىۋاتىدۇ، دېگەن. خىتاينىڭ مۇشۇ خىلدىكى غەرب دۇنياسىغا مال ئېكسپورت قىلىش مىقدارى ئۆتكەن ئون بىر ئايدا بەش پىرسەنتتىن ئارتۇق تۆۋەنلىگەن بولسا، ئومۇمىي ئىمپورت سوممىسى ئالتە پىرسەنت چۈشۈپ كەتكەن. بولۇپمۇ ئامېرىكا بازىرىنى نىشان قىلغان ئېكسپورت مىقدارى ئەڭ زور دەرىجىدە تۆۋەنلىگەن بولۇپ، نويابىرنىڭ ئاخىرىدا بۇ سان ئون تۆت پىرسەنتكە يېقىنلاپ قالغان.

ۋە خىتاي تاۋارلىرىغا بولغان چەكلىمىلەرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى خىتاي ماللىرىنىڭ ئامېرىكا بازىرىغا ئېكسپورت قىلىنىشىغا مۇئەييەن دەرىجىدە تەسىر كۆرسىتىپ كېلىۋاتقانلىقى مەلۇم. بىرلەشمە ئاگېنتلىقنىڭ يىگىرمىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيەسى جەنۇبىي كورېيە ۋە ياپونىيە بىلەن بىرلىكتە ھاۋا ھۇجۇمى مانېۋىرى ئۆتكۈزگەن. مانېۋىرغا ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيەسىنىڭ ئۇزۇن مۇساپىلىك بومباردىمانچى ئايروپىلانلىرى قاتناشقان بولۇپ، ياپونىيە ۋە جەنۇبىي كورېيەنىڭ كۈرەشچى ئايروپىلانلىرىمۇ بۇ سەپكە قوشۇلغان. قىزىقارلىق يېرى، بۇ دەل شىمالىي كورېيە ئارمىيەسى ئۆتكەن بەش ئاي ئىچىدىكى تۇنجى قېتىملىق قىتئەلەرئارا ئۇچىدىغان راكېتا سىنىقىنى باشلىغاندىن كېيىنكى ۋاقىتقا توغرا كەلگەن. ئامېرىكا ھەربىي ئارمىيەسىنىڭ بۇ ھەقتىكى باياناتىدا ئېيتىلىشىچە، شىمالىي كورېيەدىن كېلىۋاتقان يادرو قوراللىرى تەھدىتى بۇ قېتىمقى بىرلەشمە مانېۋىرغا سەۋەب بولغان ئەڭ مۇھىم ئامىل بولۇپ قالغان. شۇنداقلا بۇ ئۈچ مەملىكەت ئوتتۇرىسىدىكى ھەربىي ھەمكارلىقنى كۈچەيتىش ئېھتىياجىمۇ بۇنىڭغا تۈرتكە بولغان. مانېۋىردا ئامېرىكا ھاۋا ئارمىيەسى بې بىر بې تىپلىق بومباردىمانچى ئايروپىلاننى ئۇچۇرغان بولۇپ، بۇ تىپتىكى ئايروپىلانلار ئادەتتە غايەت زور ھەجىمگە ئىگە يادرو قوراللىرىنى ئېلىپ ماڭالايدىكەن. ئەمما شىمالىي كورېيە تەرەپ ئۆزلىرىنىڭ بۇنىڭدىن ئىلگىرىكى يۈز قېتىمغا يېقىن راكېتا سىناقلىرىنى بوسۇغىمىزغا كېلىۋالغان دۈشمەن كۈچلەرگە بېرىلگەن ئاگاھلاندۇرۇش دەپ كەلگەنلىكى مەلۇم. شىمالىي كورېيە رەھبىرى كىم جۇڭ ئۇن بۇ ھەقتە سۆز قىلىپ، ئەگەر ئامېرىكا بىزگە قارشى خاتا قارار ئالسا، بىز ئۆزىمىزنىڭ بۇنىڭغا قانداق ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىقىمىزنى كۆرسىتىپ قويدۇق، دېگەن. مەلۇم بولۇشىچە، بۇ بې بىر بې تىپلىق بومباردىمانچى ئايروپىلاننىڭ ئون ئۈچىنچى قېتىم كورېيە يېرىم ئارىلى ئاسمىنىدا ئۇچۇشى بولۇپ، ئىلگىرى شىمالىي كورېيە دائىرىلىرى بۇ تىپتىكى ئايروپىلاننىڭ كورېيە ھاۋا بوشلۇقى ئەتراپىدا ئۇچۇشىنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ بىزگە بولغان ئۆچمەنلىكىنىڭ ئىسپاتى، دېگەن ھەمدە بۇنىڭغا قارشى راكېتا سىنىقى قىلغان.
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى.
ئەركىن ئاسىيا رادىيوسىنىڭ يىگىرمىنچى دېكابىر چارشەنبە كۈنىدىكى ئۇيغۇرچە ئاڭلىتىشى داۋاملاشماقتا. مەن بۈگۈنكى پروگرامما رىياسەتچىسى مېھرىبان. يۇقىرىدا قىسقا خەۋەرلەرنى ئاڭلىدىڭلار. تۆۋەندە ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىسى بويىچە ئاڭلىتىشىمىزنى باشلايمىز. بۈگۈن بۇنىڭدا رادىيومىز مۇخبىرلىرى،

بۈگۈنكى مەخسۇس سەھىپىلەر بويىچە بېرىلىدىغان ئاڭلىتىشىمىزنىڭ تەپسىلاتىدا بولسۇن. خىتاي دۇنيانىڭ كۈنتاختا ۋە توكلۇق ئاپتوموبىل باتارېيەسى بازىرىنى مونوپول قىلغان بولۇپ، ئۇيغۇر رايونى ئۇنىڭ بۇ خىل مەھسۇلاتلىرىنىڭ خام ئەشيا ماتېرىيالىنى ئىشلەپچىقىرىدىغان مۇھىم بازىسى، شۇنداقلا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىنىڭ كۆجۈملەشكەن ساھەلىرىدىن بىرى ھېسابلىنىدۇ. مەلۇم بولۇشىچە، نۆۋەتتە بۇ خىل مەھسۇلاتلارنىڭ خام ئەشيا ماتېرىياللىرىنىڭ خەلقئارا بازار باھاسىنىڭ قاتتىق چۈشۈپ كېتىشى، شۇنىڭدەك خىتاينىڭ بۇ خىل مەھسۇلاتلارنى ئېھتىياجدىن ئارتۇق ئىشلەپچىقىرىشى ئۇنىڭ بۇ سانائەت ئىگىلىكىگە خىرىس پەيدا قىلماقتا ئىكەن.

ھالبۇكى خوڭكوڭ تاراتقۇلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچە نۆۋەتتە كۈنتاختا ۋە توكلۇق ئاپتوموبىل باتارېيەلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش ماتېرىياللىرىنىڭ خەلقئارا بازاردا باھاسىنىڭ شىددەتلىك چۈشۈپ كېتىشى شۇنداقلا بۇ خىل ماتېرىياللارنىڭ ئېھتىياجدىن ئارتۇق ئىشلەپچىقىرىلىشى سەۋەبىدىن خىتاينىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى يۆتكەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پروگراممىسىنىڭ ئاتالمىش ئۇيغۇر ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىنى ئورۇنلاشتۇرۇش ساھەلىرىدىن بىرى بولغان مەزكۇر سانائەت ساھەسى خىرىسقا دۈچ كەلمەكتە ئىكەن خوڭكوڭدىكى جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتا گېزىتىنىڭ يېقىندا بەرگەن بىر خەۋىرىدە خىتاي ئالىي رەھبەرلىرىنىڭ ئۆتكەن ھەپتە ئۆتكۈزۈلگەن مەركىزىي ئىقتىسادىي خىزمىتى يىغىنىدا بىردەك بەزى سانائەت ساھەلىرىدىكى ئېھتىياجدىن ئارتۇق ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلى ھەل قىلىشقا تېگىشلىك رىقابەتلەرنىڭ بىرى دەپ ئېتىراپ قىلغانلىقى بىلدۈرۈلمەكتە مەلۇم بولۇشىچە توكلۇق ئاپتوموبىل باتارېيىسىنىڭ مۇھىم ماتېرىيالى بولغان لىتىي كاربوناتنىڭ بىر توننىسىنىڭ باھاسى ئۆتكەن يىلى سەكسەن ئۈچ مىڭ بەش يۈز دوللار بولغان بولسا يېقىندا ئۇنىڭ ھەر بىر توننىسى ئون تۆت مىڭ دوللارغا چۈشۈپ قالغان خىتاي ھۆكۈمىتى تېخى بۇ يىل يەتتىنچى ئايدىلا چارقىلىقنىڭ لوپنۇر بازىرىدىكى يېڭى ماتېرىياللار سانائەت باغچىسىدا يىللىق مەھسۇلاتى بىر يۈز يىگىرمە مىڭ توننىلىق لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىش تۈرىنى رەسمىي يولغا قويغان دائىرىلەر خىتايدىكى ئەڭ چوڭ لىتىي كاربونات ئىشلەپچىقىرىش لىنىيىسى بولغان بۇ تۈرگە تۆت مىليارد ئالتە يۈز مىليون يۈەن مەبلەغ سېلىنغانلىقى بۇ يىل توققۇزىنچى ئايدا رەسمىي ئىشقا كىرىشىدىغان بۇ تۈرنىڭ رۇدا قېزىش رۇدا شاللاش ۋە ئېرىتىش باسقۇچلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدىغانلىقىنى ئېيتقانىدى گېرمانىيەدىكى خەلقئارا پولىسىلىكون بازىرىدا مۇتەخەسسىسلەشكەن ئورۇنلاردىن بېرنرۇيتېر ئانالىز مەركىزىنىڭ قۇرغۇچىسى ۋە دىرېكتورى يوھاننېس بېرنرۇيتېرنىڭ مۇخبىرىمىزغا ئېيتىشىچە بۇ ھازىر داۋاملىشىۋاتقان بىر مەسىلە بولۇپ باھانىڭ چۈشۈپ كېتىشى سەۋەبلىك ئوتتۇزدەك شىركەت بازاردىن چېكىنگەن يوھاننېس بېرنرۇيتېر ئون توققۇزىنچى دېكابىر بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى ئالدى بىلەن كىچىك تىپلىق كارخانىلاردىن ئوتتۇزدەك شىركەت خەلقئارا بازاردىن غايىب بولدى ناھايتى ئېنىقكى بۇ باھانىڭ چۈشۈپ كېتىشىدىن بولغان ياۋروپانىڭ ئۆزىدىنلا نورۋېگىيەدىكى ئىككى شىركەت باھانىڭ چۈشۈپ كېتىشى سەۋەبىدىن تىجارىتىنى توختاتتى ياۋروپادا خىتاينىڭ كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرىنى ئېھتىياجدىن ئاشۇرۇپ تەمىنلەشكە باشلىشى ئۆتكەن يىلدىن باشلانغان بۇ ھازىر داۋاملىشىۋاتقان مەۋجۇت مەسىلە لېكىن بېرنرۇيتېرنىڭ ئېيتىشىچە كۈن تاختا ماتېرىياللىرىنىڭ باھاسى چۈشۈپ كەتكەن بولسىمۇ بىراق ھازىرغا قەدەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەزىيەتكە ئارىلىشىش سىياسىتىنى تەرتىپكە سالغىنى يوق ئىكەن بېرنرۇيتېر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ھازىرغا قەدەر بۇ ئەھۋالغا مۇداخىلە قىلغانلىقىنى كۆرۈپ باقمىدىم مېنىڭچە ئۇنداق بولماسلىقى مۇمكىن بىراق باھانىڭ چۈشۈپ كېتىشىنىڭ مەجبۇرلىشىدا ئاجىزراق شىركەتلەرنىڭ بازاردىن غايىب بولۇشى مۇمكىن دەپ كۆرسەتتى جەنۇبىي خىتاي ئەتىگەنلىك پوچتىسى گېزىتىنىڭ قەيت قىلىشىچە خىتاينىڭ توكلۇق ئاپتوموبىل ۋە كۈن تاختا ساھەسى خىتاينىڭ ئىچكى بازىرى بۇ مەھسۇلاتلارنى ئىستېمال قىلىپ كېتەلمەيدىغان بولغاچقا يەنىلا ئېكسپورتنى كۈچەيتىش بۇ بېسىمنى يېنىكلىتىشنىڭ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىسى دەپ قارىماقتا ئىكەن لېكىن خەلقئارا ئەمگەك ھەقلىرىنى قوغداش تەشكىلاتلىرىنىڭ قەيت قىلىشىچە بۇنىڭ ئۈچۈن خىتاي ياكى خەلقئارا تەمىنلەش زەنجىرىگە ئىشتىراك قىلىشى كېرەك ۋە ياكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى داۋاملاشتۇرۇشى كېرەك يەر شارى ئادىل ئەمگەك ۋە خەلقئارا ئەمگەك ھەقلىرى مۇنبىرىنىڭ قانۇنىي ئىشلار دىرېكتورى ۋە تەتقىقاتچىسى ئاللىسون گىل خىتاينىڭ بىرلا ۋاقىتتا ھەر ئىككىلا يولدا مېڭىشىغا بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى ئاللىسون گىل ئون توققۇزىنچى دېكابىر بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا مۇنداق دېدى قانۇنىي ئىجرائات نۇقتىسىدىن ناھايىتى ئېنىقكى ئامېرىكا بۇ خەۋپنىڭ پەرقىدە شۇڭا ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى قاتتىق ئىجرا قىلماقتا ياۋروپا ئىتتىپاقىمۇ مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىنىڭ ياۋروپا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەش قانۇنىنى ماقۇللاشنىڭ ئاخىرقى باسقۇچىغا كەلدى تېخىمۇ كۆپ دۆلەتلەر ئىمپورت چەكلىمىسى ياكى ھوشيارلىق تەدبىرلىرىنى يولغا قويۇپ شىركەتلەرنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىدە ئوچۇق ئاشكارا بولۇشى ۋە مەجبۇرىي ئەمگەك خەۋپىنىڭ ئالدىنى ئېلىشىنى تەلەپ قىلماقتا بۇ بېسىمنىڭ خىتاينى يولدىن قايتۇرۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز خىتاي يەر شارى تەمىنلەش زەنجىرىگە ئىشتىراك قىلىش ياكى مەجبۇرىي ئەمگەكنى داۋاملاشتۇرۇشنىڭ بىرىنى تاللىشى كېرەك ئۇنىڭ ھەر ئىككىلىسىنى تاللىشىغا بولمايدۇ نۆۋەتتە كۈن تاختا ۋە توكلۇق ئاپتوموبىل ماتېرىياللىرىنىڭ باھاسىنىڭ چۈشۈپ كېتىشى شۇنىڭدەك خىتاينىڭ ئېھتىياجدىن ئارتۇق ئىشلەپ چىقىرىش پەيدا قىلغان خىرىسنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى قۇرۇلۇش تۈرلىرىگە ۋە بۇ ساھەدىكى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك كۈچلىرىگە قانداق تەسىر قىلىشى دىققەت نۇقتىسى بولماقتا ئالىسون گىلنىڭ ئېيتىشىچە نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خاھىشىدا بەزى ئۆزگىرىشلەرنىڭ بولۇۋاتقانلىقى كۆرۈلمەكتىكەن. ئالىسون گىل مۇنداق دەيدۇ. بىر قاتار دوكلات، ئىلمىي تەتقىقات ۋە باشقىلاردىن ئۇلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك پروگراممىسىنى ئىجرا قىلىش شەكىللىرىدە مەلۇم ئۆزگىرىشلەرنىڭ بولۇۋاتقانلىقى كۆرۈلمەكتە. ئەلۋەتتە بىز خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەسىلىدە ئىنتايىن سەزگۈرلۈكىنى بىلىمىز. شۇڭا ئۇ بۇنىڭغا ئائىت سانلىق مەلۇماتلارنى كارخانا دوكلاتلىرىنى ۋە باشقا ئۇچۇرلار كارخانىلارنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەك پروگراممىسىغا قاتنىشىش ئەھۋالى قاتارلىقلارنى توردىن ئېلىۋەتتى بىز ھېچ بولمىغاندا كۆرۈنۈشتە بولسىمۇ ئۇنىڭ دىققەت قىلىۋاتقانلىقى ئۇنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىگە ئائىت خاھىشلىرىدا ھۆكۈمەتنىڭ خاھىشىدا بولۇپمۇ كۈن تاختا تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ خاھىشلىرىدا كۆرۈنەرلىك ئۆزگىرىش بولۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز بىز شىركەتلەرنىڭ تەمىنلەش زەنجىرىنى ئۆزگەرتكەچكە ئۇلارنىڭمۇ تەمىنلەش زەنجىرىنى ئۆزگەرتىۋاتقانلىقىنى بىلىۋاتىمىز لېكىن ئالىسون گىلنىڭ ئاگاھلاندۇرۇشىچە ئۇيغۇرلارنىڭ يەنىلا توكلۇق ئاپتوموبىل باتارېيەسى ۋە كۈن تاختا سانائىتىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىشىنىڭ جىددىي خەۋپى مەۋجۇت بولۇپ بۇ ئورۇنلارنى ھەقىقىي رەۋىشتە مۇپەتتىش قىلىش مۇمكىنچىلىكى يوق ئىكەن ئۇ گېرمانىيەدىكى ماركۇس لۆنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مۇپەتتىش ئورنىنىڭ يېقىندا ئۈرۈمچىدىكى ۋولكسۋاگېن زاۋۇتىدا ئېلىپ بارغان تەكشۈرۈشى بۇنى ئىسپاتلىغانلىقىنى بىلدۈردى ئالىسون گىل بىز ئۇيغۇرلارنىڭ كۈن تاختا ۋە توكلۇق ئاپتوموبىل باتارېيە سانائىتى ساھەسىدە مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇلۇش خەۋپىنىڭ ئىنتايىن يۇقىرى ئىكەنلىكىنى بىلىمىز بىراق بۇ خىزمەت ئورۇنلىرىنى ھەقىقىي رەۋىشتە تەكشۈرۈپ باھالاش ئېلىپ بېرىشنىڭ يولى يوق دەيدۇ بىراق يوھاننېس برېن رېيتورنىڭ قارىشىچە نۆۋەتتە خىتاينىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك سىستېمىسىدا تۈپ ئۆزگىرىش يۈز بەرمىگەن ئۇ ئامېرىكىنىڭ چەكلىشى سەۋەبلىك خىتاي كۈن تاختا شىركەتلىرىنىڭ پەرقلىق ئىككى خىل تەمىنلەش زەنجىرى قۇرۇپ چىققانلىقىنى بىلدۈردى يوھاننېس برېن رېيتور مۇنداق دەيدۇ شۇڭا خىتاي كۈن تاختا شىركەتلىرى پەرقلىق ئىككى خىل كۈن تاختا مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەش زەنجىرى قۇرۇپ چىقتى خىتاي شىركەتلىرى بۇ تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ بىرىدە خىتاي بولمىغان شىركەتلەردىن پولىسىلىكون مەھسۇلاتلىرىنى سېتىۋېلىپ بۇنى بولۇپمۇ ئامېرىكىغا كۈن تاختا ئېكسپورت قىلىشتا ئىشلەتمەكتە لېكىن تەمىنلەش زەنجىرىنىڭ قالغان قىسمى بۇرۇنقىدەكلا مېڭىۋاتىدۇ بۇ دېگەنلىك شىنجاڭدىكى مەجبۇرىي ئەمگەك سىستېمىسىدا تۈپ ئۆزگىرىش بولمىدى خەۋەرلەردە خىتاينىڭ ئېكسپورت قاناللىرىنى كېڭەيتىپ ئۆزىنىڭ توكلۇق ئاپتوموبىل باتارېيىسى ۋە كۈن تاختا سانائىتىنى قۇتقۇزۇشقا ئۇرۇنسىمۇ بىراق ئۇنىڭ ئېكسپورتى بەزى توسقۇنلۇقلارغا دۇچ كېلىدىغانلىقى قەيت قىلىنماقتا بايدېن ھۆكۈمىتىنىڭ سابىق ئامېرىكا پىرېزىدېنتى دونالد ترۇمپ دەۋرىدە يۈرگۈزۈلگەن خىتاي توكلۇق ئاپتوموبىل باتارېيەلىرىگە تاموژنا بېجى قويۇش قارارىنى داۋاملاشتۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى پۇل پاخاللىقىنى ئازايتىش قانۇنى ماقۇللاپ ئامېرىكىنىڭ دۆلەت ئىچىدىكى يېڭى ئېنېرگىيە ئىشلەپچىقىرغۇچىلىرىغا ياردەم بېرىشنى كۈچەيتكەنلىكى مەلۇم خەۋەرلەردە يەنە ئامېرىكىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىمۇ خىتاينىڭ كۈن تاختا ئېكسپورتىدىكى كۈچلۈك كاشىلىلارنىڭ بىرى ئىكەنلىكى قەيت قىلىنماقتا مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر قانۇن شىركەتلەردىن ئامېرىكا بازىرىغا كىرىدىغان ھەر قانداق مەھسۇلاتنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق ئەمەسلىكىنى دەلىللىشىنى تەلەپ قىلىدىكەن ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى ۋە ئون توققۇزىنچى كۈنلىرى گەنسۇ، چىڭخەي ۋە ئاتۇش قاتارلىق جايلاردا ئارقىمۇ ئارقا يەر تەۋرىدى. خىتاي تاراتقۇلىرىدا گەنسۇ ئۆلكىسىدىكى يەر تەۋرەشتە ھازىرغىچە بىر يۈز يىگىرمە يەتتە ئادەم قازا قىلغانلىقى ۋە ئېغىر ئاپەت كۆرۈلگەنلىكى خەۋەر قىلىنماقتا. ئوخشاش بىر كۈندە ئاتۇشنىڭ قاراجۆل بازىرىدا يۈز بەرگەن يەر تەۋرەشتە ھېچقانداق زىيان كۆرۈلمىگەنلىكى بىلدۈرۈلمەكتە. ئەمەلىيەتتە بەشتە بەش بال يەر تەۋرەشنىڭ بۇ نامرات تاغلىق كەنتكە ئاپەت كەلتۈرۈش ئېھتىمالى يۇقىرى بولسىمۇ، خىتاي مەلۇماتلىرىدىن بۇ ھەقتە ھېچقانداق ئۇچۇر تاپقىلى بولمايدۇ. يەرلىكتىن مەلۇمات ئىگىلىشىمىز جەريانىدا دائىرىلەرنىڭ بۇ ھەقتىكى ئۇچۇرلارنى قاتتىق قامال قىلغانلىقى ئاشكارىلاندى. نۆۋەتتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە بۇ ھەقتە مەلۇمات بېرىدۇ. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، ئون سەككىزىنچى دېكابىر كېچىدە گەنسۇ ئۆلكىسىدە يۈز بەرگەن ئالتە پۈتۈن ئوندىن ئىككى بال يەر تەۋرەشتە ئاز دېگەندە بىر يۈز يىگىرمە يەتتە ئادەم ئۆلگەن، يەتتە يۈز ئادەم يارىلانغان. ئون توققۇزىنچى دېكابىر گەنسۇ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ ئاخبارات ئېلان قىلىشىچە، گەنسۇ ئۆلكىسىدە تۇڭگان مۇسۇلمانلار بىر قەدەر كۆپ جايلاشقان گەنسۇدىكى يەر تەۋرەش گەنسۇ ئۆلكىسىدىن ھالقىپ چىڭخەي ئۆلكىسىگە قەدەر تەسىر كۆرسەتكەن. چىڭخەي ئۆلكىسى خەيدۇڭ ناھىيەسىدە ئاز ئۇچرايدىغان گېئولوگىيەلىك ئاپەت يۈز بەرگەن. يەر تەۋرەش قۇم دولقۇنىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىپ، بىر قىسىم ئۆيلەر ۋەيران بولغان ۋە ئۆلۈم يېتىم ئېغىر بولغان. ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون توققۇزىنچى كۈنى سائەت توققۇزدىن قىرىق ئالتە مىنۇت ئۆتكەندە ئۇيغۇر رايونى قىزىلسۇ ئاپتونوم ئوبلاستىنىڭ ئاتۇش شەھىرىدە بەش پۈتۈن ئوندەن بەش بال يەر تەۋرىگەن. يەر تەۋرەش مەركىزى ئاتۇشتىكى تاغلىق چارۋىچىلىق رايونى بولغان قاراجۈل بازىرى ئىكەن. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى بارلىق تاراتقۇلاردا ۋە ئىجتىمائىي ئالاقە تورلىرىدا بىردەك، ئاتۇش قاراجۈلدە يۈز بەرگەن يەر تەۋرەشتە ھېچقانداق ئادەم ياكى مال مۈلۈكنىڭ زىيانغا ئۇچرىمىغانلىقى بايان قىلىنماقتا. ئاتۇش شەھەرلىك يەر تەۋرەش ئىدارىسى ئاپەتنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە باشقۇرۇش ئىشخانىسىغا تېلېفون قىلغىنىمىزدا، سوئالىمىزغا جاۋاب بەرگەن نۆۋەتچى خادىم يەر تەۋرەشنىڭ بىرلا قېتىم يۈز بەرگەنلىكىنى، ھۆكۈمەت ئېلان قىلغان ئۇچۇرلاردىن باشقا نەرسە دەپ بېرەلمەيدىغانلىقىنى ئېيتىپ چىڭ تۇرۇۋالدى. گۇڭكەي دې. دىيەن، جيۇ شياڭ جياڭ ۋاڭشاڭ كېجۇ فا جيۇ فاشېڭ دې ۋۇ دىيەن ۋۇ جى دىجېن جېياڭ دې. ئۆلۈم يېتىم كۆرۈلدىمۇ دەپ سورىغىنىمىزدا جاۋاب بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ مۇنداق دېدى. مەن بۇ ھەقتىكى سوئاللىرىڭىزغا سالاھىيىتىڭىزنى ئېنىقلىماي تۇرۇپ جاۋاب بېرەلمەيمەن. شۇنداق بولغاچقا، ئۈرۈمچىدىن كەلگەن دائىرىلەرگە يەتكۈزگەن بۇ ھەقتە ئۇلار قانداق تارقاتقان بولسا، شۇنىڭغا ئاساسەن پايدىلىنىڭ. باشقا ھېچنېمە بىلمەيمەن. قىزىلسۇ ئوبلاستىنىڭ تور بېتىدىكى ئۇچۇرلارغا ئاساسلانغاندا، قاراجۈل يېزىسى ئاتۇش شەھىرىنىڭ شەرقىي-شىمالىغا جايلاشقان بولۇپ، نوپۇس جەھەتتە قىرغىزلار ئاساسىي سالماقنى ئىگىلەيدىكەن. مارالبېشى، كەلپىن ۋە پەيزىۋات ناھىيەلىرى بىلەن تۇتۇشىدىغان بۇ يېزىدا يۈز بەرگەن يەر تەۋرەشنىڭ قوشنا يېزىلارغىمۇ تەسىر كۆرسەتكەنلىكى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى تارقاتقان خەۋەرلەردە قاراجۈل بازىرىدا قۇتقۇزۇش پونكىتلىرىنىڭ يىگىرمە تۆت سائەت جىددىي ئەھۋاللارغا تاقابىل تۇرۇش تەييارلىقىدا تۇرۇۋاتقانلىقى تەشۋىق قىلىنغان، ئەمما بۇ پونكىتلارنىڭ ئالاقە نومۇرلىرىغا قىلغان تېلېفونلىرىمىز ئۇلانمىدى. قاراجۈل يېزىسى تۆت تەرىپى تاغلار بىلەن ئورالغان تاغلىق رايون بولۇپ، ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەرنىڭ ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردىكى بايانلىرىغا قارىغاندا، ئون توققۇزىنچى دېكابىر يۈز بەرگەن يەر تەۋرەشنىڭ بۇ يېزىغا تەبىئىي ئاپەت ئېلىپ كېلىشى ئېھتىماللىقى بار ئىكەن. يىگىرمىنچى دېكابىر ئەتىگەن سائەت سەككىزدە قىزىلسۇ ئوبلاستلىق ھۆكۈمەت ئاخبارات ئىشخانىسىغا قىلغان تېلېفونىمىزنى بىر خىتاي خادىمى ئېلىپ، خىتاي تاراتقۇلىرىدىكى گەپنى تەكرارلاپ مۇنداق دېدى.
ھېچقانداق ئادەم يارىلىنىش، ئۆلۈش ئەھۋالى يوق. ئۇ تاغلىق، ئادەمسىز جاي. ئەھۋال خەۋەرلەردە دېگىنىمىزدەك. ئەگەر يەنىمۇ تەپسىلىي بىلمەكچى بولساڭلار، خەت ياكى ئېلخەت ئەۋەتىپ سورىساڭلار بولىدۇ. بۇنداقلا جاۋاب بەرگىلى بولمايدۇ.
خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ ئۈچ، ئىككى مىڭ ئون ئۈچ، ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىللىرى ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بەرگەن بىر قانچە قېتىملىق ئېغىر يەر تەۋرەش ئاپىتى ھەققىدىكى ئۇچۇرلارنىمۇ قامال قىلغان بولۇپ، ئەمما بۇ ئاپەتلەردە ئۆلۈش، يارىلىنىش، مال-مۈلۈكنىڭ زىيانغا ئۇچراش ئەھۋالىنىڭ كۆرۈلگەنلىكى باشقا مەنبەلەردىن ئاشكارىلىنىپ قالغان ئىدى. يىگىرمىنچى دېكابىر، شىنخۇا ئاگېنتلىقى قاراجۈلدىكى يەر تەۋرەشتە ھېچقانداق زىيان كۆرۈلمىگەنلىكىنى تەشۋىق قىلىپ، ھازىر ئۇلارنىڭ تۇرمۇشى تېخىمۇ بىخەتەر. بۇ كەنت ئىككى مىڭ ئون ئىككىنچى يىلى تۇرالغۇ تۈرىنى يولغا قويغاندىن كېيىن، بۇ يېزىدىكى سەككىز يۈزدىن ئارتۇق ئائىلە يەر تەۋرەشكە چىداملىق ئۆيگە كۆچۈپ كىرگەن. بۇ رايوندا نۇرغۇن يەر تەۋرەش يۈز بەردى. ئەمما ئۆلۈم-يېتىم كۆرۈلمىدى، دەپ خەۋەر بەرگەن. خەۋەردە يەنە قاراجۈل يېزا باشلىقىنىڭ ھۆكۈمەت يولغا قويغان يېزا تۇرالغۇ تۈرىگە رەھمەت دېگەن سۆزلىرى نەقىل ئېلىنغان. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ مەلۇماتىغا ئاساسلانغاندا گەنسۇدىكى يەر تەۋرەش خىتايدا ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان ئۆلۈم-يېتىم كۆپ كۆرۈلگەن بىر قېتىملىق ئاپەت ئىكەن. خىتاي كومپارتىيىسى باش سېكرېتارى شى جىنپىڭ گەنسۇدىكى يەر تەۋرەشتە ئاپەتكە ئۇچرىغانلارنى جىددىي قۇتقۇزۇش، يارىدارلارنى داۋالاش، زىياننى ئازايتىش ھەققىدە يوليورۇق بەرگەن. ھالبۇكى، قوشنا رايونلار، جۈملىدىن ئۇيغۇر دىيارىدا يۈز بەرگەن يەر تەۋرەش ۋە ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرىلىق گەپ قىلمىغان. مەلۇماتلارغا ئاساسلانغاندا، قاراجۈل يېزىسى چارۋىچىلىق يېزىسى بولۇپ، يېرى كەڭ، نوپۇسى ئاز. بۇ يېزا تەۋەسىدە مىس، قوغۇشۇن، سىنك، كۆمۈر، تىتان، ئالتۇن قاتارلىق تەبىئىي بايلىقلار مول بولۇپ، خىتاي شىركەتلىرى بۇ جايدا كان بايلىقلىرىنى كەڭ كۆلەمدە قېزىش بىلەن شۇغۇللىنىپ كەلمەكتە ئىكەن. ئاتۇشنىڭ تاغلىق يېزىلىرىدا يېقىنقى يىللاردا نۇرغۇن قېتىم يەر تەۋرەش يۈز بەرگەنلىكى مەلۇم. مۇتەخەسسىسلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە، يەر تەۋرەش يۈز بەرگەندىن كېيىن بۇ جاينىڭ ئېكولوگىيەلىك بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشى ھەمدە ئەتراپتىكى ئاھالىلەرگە زىيان سېلىشى ئېغىر بولىدىكەن. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يەر تەۋرەش ئىدارىسىنىڭ تورىدىكى ئۇچۇرلىرىغا قارىغاندا، ئۇيغۇر رايونىدا بىر مىليون ئالتە يۈز مىڭ كىۋادرات كىلومېتىر دائىرىدە يەر تەۋرەش نۇقتىسى بەش رايونغا ئايرىلغان، شىمالدىن جەنۇبقا ئالتاي تېغى يەر تەۋرەش رايونى، جەنۇبىي تەڭرىتاغ يەر تەۋرەش رايونى، غەربىي كوئېنلون تېغى يەر تەۋرەش رايونى قاتارلىقلار بار ئىكەن. ھالبۇكى، بۇ قېتىم. ئون توققۇزىنچى دېكابىر يۈز بەرگەن يەر تەۋرەش يۇقىرىقى يەر تەۋرەش نۇقتىلىرىغا تەۋە ئەمەس ئىكەن. ھازىرچە تارقىتىلغان خەۋەرلەردىن گەنسۇ ۋە چىڭخەيدىكى يەر تەۋرەش بىلەن ئاتۇشتىكى يەر تەۋرەشنىڭ مۇناسىۋىتى بار يوقلىغى نامەلۇم. گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگەنلىكىڭلارغا رەھمەت. خىتاي دائىرىلىرى قەشقەر ئەركىن سودا رايونىدا تۇنجى يېڭى ئېنېرگىيە ماشىنا سانائەت تۈرىنى يولغا قويغان ۋە زور مەبلەغ سالغان بۇ تۈرنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ماشىنا سانائىتى ۋە خەلقئارا سودىدا تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا ئىگە قىلىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە. غەربتىكى دېموكراتىك دۆلەتلەر ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگەك مەھسۇلاتلىرىغا چېتىشلىق مەھسۇلاتلار، جۈملىدىن ئاپتوموبىل زاپچاسلىرىنىڭ ئېكسپورتىغا قارىتا چەكلىمە ۋە بايقۇتنى كۈچەيتىۋاتقان بىر مەزگىلدە، خىتاينىڭ يېڭى ئېنېرگىيە ماشىنا سانائەت تۈرىنى تېز سۈرئەتتە ئىشقا كىرىشتۈرۈشى دىققەت قوزغىماقتا. نۆۋەتتە دىققىتىڭلار مۇخبىرىمىز ئۇيغارنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان تەپسىلىي مەلۇماتىدا بولسۇن. خىتاي ھۆكۈمىتى قەشقەر ئەركىن سودا رايونىدا تۇنجى قەدەمدە يولغا قويغان ۋە زور مەبلەغ سالغان يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىنى ئاپتوموبىل سانائىتى ۋە خەلقئارا سودىدا تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا ئىگە قىلىدىغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلمەكتە ھالبۇكى ئالاقىدار مۇتەخەسسىسلەر يېڭى ئېنېرگىيىلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرىنىڭ خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى كونتروللۇقىنى مۇستەھكەملەشنى مەقسەت قىلغان شۇنىڭدەك خام ئەشيا ۋە ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن خىزمەت قىلىدىغان غايەت سانائەت تۈرىدۇر دەپ قارىماقتا خىتاي تورىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى ئون ئىككىنچى ئاينىڭ ئون سەككىزىنچى كۈنىدىكى مەخسۇس خەۋىرىگە ئاساسلانغاندا خىتاي ھۆكۈمىتى قەشقەر ئەركىن سودا رايونىدا تۇنجى يېڭى ئېنېرگىيىلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرىنى يولغا قويۇپ كانچىلىق ماشىنىلىرى يېڭى ئېنېرگىيە قوللىنىدىغان ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ سېستېمى ۋە مىكرو ئېلېكتىرلىق ئۈچ چاقلىق ماشىنا قۇراشتۇرۇش ۋە ئەقلىي ئىقتىدارلىق قاتناش قاتارلىق ساھەلەرگە توققۇز مىليارد سوم مەبلەغ سالغان خەۋەردە مۇنداق دېيىلگەن يېڭى ئېنېرگىيىلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرى قەشقەرنى جۈملىدىن شىنجاڭنى ئاپتوموبىل سانائىتى ۋە خەلقئارا سودىدا تېخىمۇ مۇھىم ئورۇنغا ئىگە قىلىدۇ دۇنيا تارىخىدىكى مۇستەملىكىچىلىك تارىخىغا نەزەر سالغىنىمىزدا يېقىنقى زامان تارىخىدىكى ھەر قايسى مۇستەملىكە رايونلىرى جۈملىدىن لاتىن ئامېرىكىسى ياكى ئافرىقىنىڭ ھەر قاچان ئىشغالىيەتچىلەر ئۈچۈن ئىشلەپچىقىرىش بازىسى بولۇپ كەلگەنلىكى

خىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلىۋاتقان يېڭى ئېنېرگىيىلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرىنى ئۇيغۇر دىيارىدا يولغا قويۇش ۋە زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇشتا قەشقەرنى شۇنداقلا ئۇيغۇر دىيارىنى تېخىمۇ چوڭقۇر كونترول قىلىشنىڭ مەقسەت قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېدى قەشقەردە يولغا قويۇلغان يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرى گۇمانلىق بىر تۈر چۈنكى بۇ تۈر ئۇيغۇرلارنىڭ ئىشغال قىلىنغان يېرىدە ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ ئۇيغۇرلار ئەلۋەتتە ھۆكۈمەتنىڭ قارارىغا ھە ياكى ياق دېيەلمەيدۇ ئۇلار بۇ تەرەققىيات تۈرىنى ئۆز زېمىنىدا يولغا قويۇلۇشىنى خالىمايدۇ يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرى تۈپەيلى تېخىمۇ كۆپ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىش زۆرۈر بولغاچقا ئۇيغۇرلار داۋاملىق زور كۆلەمدە لاگېرلارغا قامىلىشى مۇمكىن ئىقتىسادىي تەرەققىيات تۈرلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارغا پايدىلىق بولۇشى ئۈچۈن ئۇيغۇرلارنىڭ ھازىرقى سىياسىي ۋەزىيىتىدە ئۆزگىرىش بولۇشى كېرەك خىتاي كومپارتىيىسى بۇ تەرەققىيات تۈرىنى شىنجاڭغا بولغان كونتروللۇقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن يولغا قويىدۇ ئېنىقكى ھازىرغا قەدەر خىتاينىڭ سانائەت ۋە يېڭى تېخنىكا تۈرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى غەربىي شىمالدا ئەمەس يەنى شىنجاڭدا ئەمەس بەلكى دۆلەتنىڭ شەرقىدە شۇڭلاشقا خىتاينىڭ يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل سانائىتى تۈرىنى شىنجاڭدا يولغا قويۇشى ۋە زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇشى قەشقەرنى شۇنداقلا شىنجاڭنى ياكى شەرقىي تۈركىستاننى تېخىمۇ قاتتىق كونترول قىلىش ئۈچۈندۇر

ئۇيغۇر دىيارى ئارقىلىق غەربقە كېڭىيىشكە يۈزلىنىۋاتقانلىقى دۆلەت سىياسىتى تەرىقىسىدە ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان شۇ سەۋەبتىن خىتايلار ئارىسىدا شىنجاڭ قولدىن كەتسە ئىچكى موڭغۇل قولدىن كېتىدۇ ئىچكى موڭغۇل قولدىن كەتسە بېيجىڭ قولدىن كېتىدۇ دېگەن سۆزلەر كەڭ تارقالغان ئاپتوموبىل سانائىتى ساھەسىدە يېقىنقى مەزگىللەردە ئېلان قىلىنغان بىر نەچچە دوكلاتتا نۇقتىلىق ئورۇن ئالغان مەسىلىلەرنىڭ بىرى دەل ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ دۇنيا ئاپتوموبىل سانائىتى بىلەن بولغان ۋاسىتىلىك ياكى بىۋاسىتە مۇناسىۋىتى ھېسابلىنىدۇ بۇ ساھەدە ھەممىدىنمۇ ئېغىر بولغىنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئاپتوموبىل زاپچاسلىرى ئىشلەپچىقىرىش بىلەن زىچ باغلىنىپ كەتكەنلىكى مەلۇم ئىستانبۇلدىكى تەدبىر تاشقى سودا مەسلىھەتچىلىك مائارىپ مۇلازىمىتى ۋە ساياھەتچىلىك چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ مۇدىرى ئابدۇلئەزىز بەشتوغراق ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى قەشقەر ئىقتىساد جۇغراپىيە ۋە قاتناشنىڭ تۈگۈنى يېڭى ئېنېرگىيىلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرى خىتايغا زور ئىقتىسادىي مەنپەئەت ئېلىپ كېلىدۇ شۇنىڭ بىلەن بۇ تۈر خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى مەۋجۇدىيىتىنى كۈچەيتىدۇ. بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭكى قەشقەر ئەركىن سودا رايونىدا تۇنجى يېڭى ئېنېرگىيە ماشىنا سانائەت تۈرىنى يولغا قويۇشىدىكى سەۋەب زاتەن بۇرۇندىن تارتىپ بىز شۇ غەربنى شىنجاڭنى ئاچىمىز شىنجاڭنى ئاچىمىز دەپ شىبۇ داكەيفا دېگەندىن تارتىپ باشلاپ ھەمدە ئاخىرى شۇ بىر يول بىر بەلباغ غەربنى چوڭ ئېچىش دەپ ئۇنىڭدىن كېيىن بىر يول بىر بەلباغ دەپ يېڭى پروژىلەر بىلەن دۇنياغا جاكارلاپ قىلدى. ئەلبەتتە قەشقەر بەك مۇھىم بىر ئىقتىسادىي، جۇغراپىيەلىك، قاتناش جەھەتتە بولسۇن بەك مۇھىم بىر تۈگۈن. شۇڭا ئۇيغۇرلارنى قىلىش ئۈچۈن مانا شۇ قەشقەرنى بەك مۇھىم ئورۇنغا قويىدۇ خىتايچۇ. شۇڭا قەشقەردە بىز مىشەنى تەرەققىي قىلدۇردۇق، مىشەنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇيغۇرلارغا ياردەم بەردۇق دەپ كۆز بويامچىلىق قىلىش ئۈچۈن ئۇمۇ مۇھىم بىر تۈر دەپ ئويلايمەن. ئەلۋەتتە، ئەمدى مەلۇم بىر پايدىنى كۆزدە تۇتمىسا، مەلۇم بىر سىياسىي، ئىقتىسادىي بىر پىلانلىرى بولمىسا، ئەلۋەتتە باشقا بىر بىكاردىن-بىكار بىر يەرگە كېلىپ، ئۇ يەرنىڭ ئىقتىسادىنى يۇقىرى كۆتۈرمەيدۇ-دە. ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەرىكەت قىلمايدۇ. ھەم يەردە چوقۇم ئالىدىغان ناھايىتى چوڭ پايدا بار. شۇ قەشقەرنى ھالقىلىق نۇقتىلىق تەرەققىي قىلدۇرۇپ، جەنۇبقا تېخىمۇ ئىچكىرىلەپ كېرىشنىڭكى، شەدىكى بارلىقىنى كۈچەيتىشنىڭكى. زاتەن قەشقەر زاتەن بۇرۇندىن تارتىپلا بىلىسىز ئەمدى شۇ بىز ئالىي مەكتەپتە ئوقۇغان ۋاقىتلىرىدىمۇ خىتايلارنىڭكى كۈچى ئەڭ كۆپ كۆزىتىلگەن. شۇنداق بىر رايون دەپ ئاڭلىغانىدۇق.
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە قەشقەر ئىقتىساد تەرەققىيات رايونى باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ مۇدىرى گۇەن يوڭ مۇنداق دېگەن، بۇ قەشقەر ئەركىن سودا رايونى قۇرۇلغاندىن بۇيان ئۆتكۈزۈلگەن تۇنجى قېتىملىق يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرىنى يولغا قويۇش مۇراسىمى. كەلگۈسىدە يېڭى ئېنېرگىيىلىك ماشىنا سانائىتى ساھەسىدىكى تېخىمۇ كۆپ شىركەتلەر قەشقەرگە تەكلىپ قىلىنىپ مەبلەغ سېلىشنى مۇزاكىرە قىلىنىدۇ تۇنجى يېڭى ئېنېرگىيىلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرى قەشقەرنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىياتىغا تۆھپە قوشىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى ئاخبارات ساھەسى ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى بەختلىك ۋە پاراۋان ھاياتقا شۇنىڭدەك تەرەققىياتقا ئىگە قىلىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقانلىقى ھەرقاچان تەكرار تىلغا ئېلىنىپ كېلىۋاتقان مەڭگۈلۈك تېمىلارنىڭ بىرى بولۇپمۇ ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ خىل تەرەققىياتتىن قانچىلىك مىننەتدار بولغانلىقى دائىم ئۇيغۇرلارنىڭ شادىمانلىققا تولغان سىمالىرى ئارقىلىق ئىسپاتلىنىپ كەلمەكتە دوكتور ئاندرېس كور قەشقەر ئىقتىساد تەرەققىيات رايونى باشقۇرۇش كومىتېتىنىڭ مۇدىرى گۇەن يوڭغا رەددىيە بېرىپ ئۆزىنىڭ خىتاي كومپارتىيىسى ھېچقاچان ئۇيغۇرلارغا پايدىلىق ئىش قىلمايدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى شۇنىڭدەك خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا ۋەكىللىك قىلالمايدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇنىڭ قارىشىچە بۇ يېڭى ئېنېرگىيىلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرى ئۇيغۇرلارغا قىلچىلىكمۇ پايدا ئېلىپ كەلمەيدىكەن ئۇ مۇنداق دېدى
بۇ گۇمانلىق يەنى ئىشەنگىلى بولمايدىغان بىر تۈر ئەپسۇس بىز خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا پايدىلىق ئىش قىلىشىغا ئىشەنمەيمىز چۈنكى خىتاي كومپارتىيىسى ئۇيغۇرلارنى چۈشىنىش ۋە ئۇلارغا سىياسىي جەھەتتىن ۋەكىللىك قىلىشتىن بەكرەك ئۇيغۇرلارنى كونترول قىلىشقا قىزىقىدىغانلىقىنى قايتا قايتا ئىسپاتلىدى بۇ يەردە زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇلۇۋاتقان يېڭى ئېنېرگىيەلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرى ئۇيغۇرلارغا پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ بۇ پەقەت خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان كونتروللۇقىنى ئاشۇرىدۇ
مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە ئوتتۇرىغا چىقىرىۋاتقان يېڭى ئېنېرگىيىلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرىگە ئوخشاش سانائەت ۋە ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشىنىڭ خىتاي تەشۋىقات قىلغاندەك ئۇيغۇر ئېلىگە جۈملىدىن ئۇيغۇرلارغا بىرەر مەنپەئەت ئەمەس ئەكسىچە كۈلپەت ۋە كۆز يېشى ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقى توغرىسىدا ئورتاق پىكىردە رېئاللىقمۇ مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ خىل يالغان تەشۋىقاتلارغا ئىشەنمەيدىغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە بۇ ھەقتە سۆز بولغاندا ئابدۇلئەزىز بەشتوغراق ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېڭى ئېنېرگىيىلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرى قۇرۇش ئارقىلىق ئۇيغۇرلارغا ياردەم قىلىشنى ئەمەس ئەكسىچە كان بايلىقلىرىنى ۋە خام ئەشيالارنى بۇلاڭ تالاڭ قىلىش ئۇيغۇر ئەمگەك كۈچىدىن پايدىلىنىپ يۇقىرى ئۈنۈمگە ئېرىشىشنى كۆزلەۋاتقانلىقىنى تەكىتلەيدۇ ئۇنىڭ قارىشىچە خىتاي يەنە يېڭى ئېنېرگىيىلىك ئاپتوموبىل سانائەت تۈرى قاتارلىق زور تۈر ۋە قۇرۇلۇشلار ئارقىلىق ئۆزىنىڭ سىياسىي ۋە ئىقتىسادىي زومىگەرلىكىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا كېڭەيتىشنى پىلان قىلغان سەن مۇشۇ تۈرلەرگە مەبلەغ سېلىپ يە ئاشۇ ۋەتىنىمىزنىڭكى شەرقىي تۈركىستاندىكى كان بايلىقلارنى تېخىمۇ تېز سۈرئەتتە قېزىپ چىقىرىپ يوق ۋەيران قىلىۋېتىش ئۈچۈن مۇشۇنداق بولۇۋاتامدۇ ئىشلار ياكى بولمىسا دۇنيا نېمىسىگە ھەسسە قوشۇش ئۈچۈن بولۇۋاتامدۇ زاتەن بۇنى بىز كۆرۈۋاتىمىزغۇ دەردىنى تارتىۋاتىمىز ھەم بۇلار ئەمدى شۇ بىزنىڭ ۋەتەننى بازا قىلىپ تۇرۇپ ئاستا ئاستا ئەتراپتىكى دۆلەتلەرگە ئۆزىنىڭكى ئىقتىسادىي كېڭەيمىچىلىك سانائەت زومىگەرلىكىنى ئېلىپ بارماقچى ئەمدى بۇلارچۇ؟ بۇ يېڭى ئېنېرگىيە ماشىنا سانائىتى دېگەن چاغدا شۇ. بۇ يېڭى ئېنېرگىيە دېگىنى شۇ ئۇنىڭغا يېقىلغۇ، فوسىل يېقىلغۇلارنى ئىشلەتمەستىن، توك بىلەن ھەرىكەتلىنىدىغان، باتارېيە بىلەن ماڭىدىغان، كۆزدە تۇتۇلىدۇ ئەمدى. شۇ تېسلاغا ئوخشاش ئامېرىكىنىڭكى. ئەمدى بۇ، بۇ خىل ماشىنىلاردا كۆرۈلىدىغان ئەڭ چوڭ بىر نەرسە نېمەكەن دېسە، باتارېيە. باتارېيەسىنى بىر تەرەپ قىلىش ئۈچۈن ئۇنى ئىشلەش. ياخشى باتارېيەنى چىقىرىش بۇ باشقا بىر مەسىلە. شۇ باتارېيەنى كېيىن چۆپ. ئەڭ زەھەرلىك نەرسە شۇ باتارېيە ھازىر. ئۇنى شۇ بىزنىڭ شەدە ۋەتەندە ياسايسەن دە شە شەدە كانلارنى ئېچىپ شەدە ياسايسەن كېيىن ئۇنى ھەم يىغىپ ئەكەلگەن چاغدا كېيىن يەنە شۇ شا شەدە پىششىقلاپ ئىشلىتىدۇ ياكى بولمىسا شەدە بىر تەرەپ قىلامدۇ قانداق قىلىدۇ ئۇنى مەن بىلمەيمەن ھە شۇنىڭغا ئوخشاش بۇ بىزگە نىسبىتەن بىزنىڭ مۇھىتىمىزنىڭ بۇلغىنىشى ئۈچۈن يەنە چوڭ بىر يوقىتىش دەپ ئويلايمەن.
خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنى باشلىغاندىن بۇيان ئۇيغۇر ئېلىدە سانائەت ۋە ئاساسىي ئەسلىھە يول قۇرۇلۇشىغا غايەت زور مەبلەغ سېلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ تەسىر دائىرىسى ۋە كونتروللۇق دائىرىسىنى تېخىمۇ مۇستەھكەملەشكە تىرىشىۋاتقانلىقى مەلۇم شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئۇيغۇر ئېلى ئارقىلىق تەسىر دائىرىسىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا ۋە دۇنيانىڭ باشقا يەرلىرىگە كېڭەيتىشكە ئۇرۇنۇۋاتقانلىقى بىلىنمەكتە

خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ ئون بەشىنچى دېكابىر خەۋەر قىلىشىچە، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تەبىئىي بايلىقلار نازارىتى قىرىق ئالتە مىڭ يەتتە يۈز كوللېكتىپ يەر ئىگىلىك ھوقۇقىنى يېڭىدىن بېكىتكەن ھەم تىزىملىغان. خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ دېھقانچىلىق يەرلىرىنى يىغىۋېلىپ، دېھقانلارنى مەھبۇسقا، ئاندىن خىتاي كارخانىلىرىدا ئىشلەيدىغان ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇپ قويغان ئىدى. بۇ ئەھۋالدا خىتاي دائىرىلىرىنىڭ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى يېڭىدىن بېكىتىشى ۋە تىزىملاشتىكى ئارقا كۆرۈنۈش نېمە؟ ئۇنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىغا كۆرسىتىدىغان تەسىرى قانداق؟ بۇ ھەقتىكى مەلۇماتلارنى مۇخبىرىمىز شادىيەدىن ئاڭلايسىلەر.
ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلىدىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ھۆددىگە بېرىلگەن يەرلەرنى تىزىملاپ كىنىشكا تارقىتىش خىزمىتىنى جىددىي قانات يايدۇرۇشى رايوندىكى كۆچمەن خىتاي پۇقرالىرىغا مەنپەئەت ئېلىپ كەلگەن بولسا يەرلىك ئۇيغۇرلارنى ئۆي ماكان باغ ۋاران ۋە تېرىلغۇ يەرلىرىدىن ئايرىپ تاشلىغان شۇنداقلا ئۇيغۇر دېھقانلىرىنى يەردىن ئىبارەت ئالتۇن قوزۇقتىن ئايرىپ قاق سەنەم قىلىپ قويغان ئۇلارنى خىتاي شىركەتلىرىگە ياللىنىپ ئىشلەيدىغان ياللانما ئەمگەك كۈچىگە ۋە جىسمانىي قۇۋۋىتىنى سېتىپ كۈن كەچۈرىدىغان يوقسۇللارغا ئايلاندۇرغان بولۇپمۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ باشلىرىدىن باشلانغان ئۇيغۇر دىيارىدىكى زور تۇتقۇن ۋە لاگېرلارغا قاماش ھەرىكىتىدىن كېيىن ئۇيغۇر دېھقانلىرى تېرىلغۇ يەر ۋە خۇسۇسىي مۇقىم مۈلۈكلىرىدىن تولۇق ئايرىلىپ خىتاي كارخانىلىرىدا ئىشلەيدىغان ئېشىنچا ئەمگەك كۈچلىرىگە ئايلاندۇرۇلغان يېقىندىن بۇيان خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى قانۇنلاشتۇرۇش خىزمىتىنى قاتلاممۇ قاتلام كۈچەيتىشى بۇ ساھەدىكى مۇتەخەسسىسلەرنىڭ كۈچلۈك دىققىتىنى قوزغىماقتا خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورى خەلق تورى قاتارلىق ھۆكۈمەت تاراتقۇلىرىنىڭ ئون بەشىنچى دېكابىردىكى خەۋىرىدە كۆرسىتىلىشىچە نۆۋەتتە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تەبىئىي بايلىق نازارىتى ئىككى يىل داۋام قىلغان كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى يېڭىدىن جەزملەشتۈرۈش ۋە تىزىملاش خىزمىتىنى ئاخىرلاشتۇرۇپ جەمئىي قىرىق ئالتە مىڭ يەتتە يۈز پارچە كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقنامىسىنى يېڭىدىن جەزملەشتۈرگەن ھەم تىزىمغا ئالغان ھالبۇكى مەزكۇر خەۋەردە بۇنىڭ قانچىلىك كۆلەمدىكى يەرگە چېتىلىدىغانلىقى كىملەرنىڭ كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنىڭ جەزملەشتۈرۈلگەنلىكى ۋە يېڭىدىن تىزىملانغانلىقى تىلغا ئېلىنمىغان تۈركىيەدىكى ياش ئۇيغۇر تەتقىقاتچى يالقۇن ئۇلۇيول ئەپەندى رادىيومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۆزىنىڭ يېقىنقى مەزگىللەردىن بۇيان خىتاينىڭ ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ قولىدىكى يەرلەرنى خىتاي شىركەتلىرىگە مەجبۇرىي ۋاسىتىلەر بىلەن ئۆتكۈزۈپ ئېلىش سىياسىتىگە يېقىندىن دىققەت قىلىۋاتقانلىقىنى شۇنداقلا بۇ جەھەتتە بەزى ئىزدىنىشلەرنى ئېلىپ بارغانلىقىنى بىلدۈردى ئىككى مىڭ ئون ئالتە ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىللىرىدىن بۇيان مۇشۇ شەرقىي تۈركىستاندا ئېلىپ بارغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بىر تارمىقى بولغان ياكى مۇشۇنىڭ بىر پارچىسى بولغان توپراقنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش سىياسىتى بار مۇشۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان خىتايچىسى تۇ دى ليۇ جۇەن ئىنگلىزچىسى land transfer مۇشۇ بىزنىڭ ئېلىپ بارغان تەتقىقاتلار جەريانىدا مۇشۇ land transfer توغرۇلۇق ماتېرىياللارغا بىز ئۇچرىغانىدۇق نورمالدا مەسىلەن ئىچكىرىدىن بىر خىتاي شىركىتى كەلگەن بولسا ئۇ يەرگە بىر زاۋۇت ئاچماقچى بولسا ئاشۇ دېھقانلارنىڭ قولىدىكى تۇپراق ئاشۇ يەر كۆلىمى بۇلارنىڭ ئاشۇ مەقسىتىگە ئايلىنىپ قالغان ۋاقىتتا ھۆكۈمەت دېھقانلارغا بېسىم قىلىپ بۇ يېرىڭنى ماۋۇ شىركەتكە ئۆتۈنۈپ بېرىشىڭ كېرەك ۋە بۇ ئۆتۈنۈپ بەرگەنلىكى ئۈچۈن ساڭا بىر مىقدار پۇل بېرىمىز دەپ ئۇنى ئۆتۈنۈپ بېرىشكە زورلىغانلىقى ھەم خىتاينىڭ شىركەتنىڭ ئۇ يەرنى ئالغاندىن كېيىن تۆۋەن مىقداردىكى ئۆتۈنۈپ بېرىش ھەققى بىلەن بىرگە ئۇ خىتاينىڭ سالغان شىركىتىدە بۇ ئۇيغۇر دېھقاننى يېرى بولمىغان ئۇيغۇر دېھقان ئېشىنچا ئەمگەك كۈچى بولۇپ قالغانلىقى ئۈچۈن ھازىر مانا ئېشىنچا ئەمگەك كۈچى بولۇپ قالدىڭ بۇ ئېشىنچا ئەمگەك كۈچى بولغانلىقىڭ ئۈچۈن ماۋۇ شىركەتتە ماۋۇ زاۋۇتتا ئىشلىشىڭ كېرەك دەپ ئىشقا ئورۇنلاشتۇرغانلىق مۇشۇنداق مەنبەلەرگە ئۇچرىغان ئىدۇق شۇڭلاشقا بۇ يەردىكى دېھقانلارنىڭ يەرلىرىنى ئىچكىرىدىن چىققان ھەر قايسى شىركەتلەرگە ياكى باشقا شەخسلەرگە ھۆكۈمەتكە ئۆتۈنۈپ بېرىشكە مەجبۇرلاش خىتاينىڭ ئېلىپ بېرىۋاتقان سىياسەتلىرىنىڭ بىرسى يالقۇن ئۇليول ئەپەندى يەنە نۆۋەتتە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بارغان كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى يېڭىدىن جەزملەشتۈرۈش ۋە تىزىملاش خىزمىتىنىڭ ئەمەلىيەتتە ئۇيغۇرلارنىڭ قولىدىكى يەرلەرنى تارتىپ ئېلىپ خىتاي شىركەتلىرىنىڭ قانۇنىي ئىگىدارچىلىقىغا ئۆتكۈزۈپ بېرىش سىياسىتىنىڭ بىر قىسمى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىدى چۈنكى بۇ يەر ئۆتۈنۈپ بېرىش سىياسىتى دېھقانلارنىڭ ئېشىنچا ئەمگەك كۈچىنىڭ بولۇپمۇ مانا شۇ مەجبۇرىي ئەمگەك بىلەن مۇناسىۋەتلىك بەزى سىياسەتلىرى بىلەن يېقىندىن باغلىنىشلىق ھەم ئۇنىڭدىن سىرت ئۇيغۇر دېھقانلارنى مەسىلەن ئۆزىنىڭ يېرىدىن باشقا بىر يەرگە كۆچۈرۈپ تۇرۇپ نوپۇسنى تارقاقلاشتۇرۇش سىياسىتى بويىچە ئۇ يەردە ئىشلىتىش قاتارلىق سىياسەتلىرىمۇ مەۋجۇت

مۇشۇ بىڭتۈەن رايونلىرىدىكى يەر ئۆتۈنۈپ بېرىش ۋە ئولتۇراق رايونلارنى چېقىپ بىڭتۈەنگە ئۆتكۈزۈپ بېرىش زاۋۇتلارنى قۇرۇش ئولتۇراق رايونلارنىڭ ئىگىدارچىلىقىنى ئېلىۋېلىش قاتارلىق مەزمۇنلار كۆپرەك تىلغا ئېلىنغان لېكىن بۇ پەقەت بىڭتۈەندە ئەمەس شەرقىي تۈركىستاننىڭ باشقا رايونلىرى ۋە يېزا قىشلاقلىرىدا بولۇۋاتقانلىقىنىڭ ئىپادىسى دەپ قاراشقا بولىدۇ ۋاشىنگتوندىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشىنىڭ تەتقىقاتچىسى زۇبەيرە شەمسىدىن خانىممۇ بۇ ھەقتە ئىنكاس قايتۇردى ئۇنىڭ بىلدۈرۈشىچە نۆۋەتتە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى جەزملەشتۈرۈش ۋە تىزىملاش ئىشىنى قايتا ئېلىپ بېرىشنىڭ ئارقىسىغا چوڭقۇر مەقسەتلەر يوشۇرۇنغانلىقىنى ئىلگىرى سۈردى ئۇنىڭ قارىشىچە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى مىليونلىغان ئۇيغۇرلارنى لاگېرلارغا كوللېكتىپ تۇتقۇن قىلىشى نەتىجىسىدە نۇرغۇنلىغان دېھقانلارنىڭ قولىدىكى يەرلەر ئىگىسىز قالغان ياكى تېرىلماي قالغان بۇ پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلگەن خىتاي شىركەتلىرى ۋە كارخانىلىرى پىلانلىق تۈردە ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ يەرلىرىنى ئىگىلەپ زاۋۇت كارخانا قۇرۇشقا باشلىغان بۇ قېتىم خىتاي دائىرىلىرى كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى جەزملەشتۈرۈش ۋە تىزىملاش ھەرىكىتى قوزغاپ خىتاي شىركەتلىرى ئۇيغۇر دېھقانلىرىدىن تارتىۋالغان يەرلەرنى قانۇنلاشتۇرۇپ بېرىشكە ئۇرۇنغان زۇبەيرە خانىمنىڭ قارىشىچە بۇ ئەمەلىيەتتە خىتاينىڭ رايوندىكى مۇستەملىكىچىلىك ۋە تالان تاراج سىياسىتىنىڭ ئەڭ يارقىن ئىپادىلىرىنىڭ بىرى ئىكەن مۇنداق ئېيتقاندا شەرقىي تۈركىستاننىڭكى پۈتۈن زېمىنى بىز ئۇيغۇرلارغا تەئەللۇق ئۇ ئەزەل ئەزەلدىن بىزنىڭ يېرىمىز بىزنىڭ تۇپرىقىمىز بىزنىڭ ۋەتىنىمىز ھەم بىز ئىگە بولۇپ كەلگەن يەرلەر ئۇ خىتاي قىرىق توققۇزىنچى يىلى تاجاۋۇز قىلىپ ۋەتەننى ئىشغال قىلغاندىن بېرى يەر ئىسلاھاتى ئۇنىڭدىن كېيىن يەنە باشقا يوللار بىلەن مۇنداقچە ئېيتقاندا يەر ئىسلاھاتى دېگەن ئاتالمىش بۇ ئىسلاھات ئەمەلىيەتتە ئېيتقان ۋاقتىدا شۇ زامانلاردىكى ئۇيغۇر بايلىرىنىڭ قوللىرىدىكى يەرلەرنى ئېلىۋېلىپ ئاتالمىش پومچىكلار، يەر ئىگىلىرى، ئەكسىلئىنقىلابچىلار، ئۇنسۇرلار دېگەن ئاتالمىش قالپاقلار بىلەن ئۇلارنىڭ يەرلىرىنى ئېلىپ شەرقىي تۈركىستاننىڭ پۈتۈن بايلىقى، تەرەققىياتىنىڭ ئاساسى بولغان پۈتۈن بايلارنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقلىرىنى تالان-تاراج قىلغان. مانا ھازىرقى دەۋرگە كەلگەن ۋاقىتتا دېمەك شۇ ئاشۇ ئاتالمىش ئويۇن بىلەن ئېلىپ بەرگەن كىچىككىنە يەر ھوقۇقلىرىنى شۇ زامانلاردا ئۇيغۇر كەمبەغەللىرىگە، بەرگەن شۇ يەرلەر بولسۇن، مەيلى باشقا كىچىككىنە قالغان مۈلۈك ئىگىدارچىلىقى بولسۇن، شۇلارنىمۇ پۈتۈنلەي ھالدا خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆز كونتروللۇقىغا ئېلىپ، ئۇيغۇرلارنى ۋەتەنسىز، يەرسىز، ھوقۇقسىز، ھېچقانداق بايلىقسىز، ئۆزىنىڭ ۋەتىنىدە ئۆزى سەرگەندان بىر ئىنسانلارغا ئايلاندۇرۇش مەقسىتىنى يەنە بىر قېتىم مانا مۇشۇ يوللار بىلەن ئاشكارىلىدى دەپ قارايمەن مەن. بۇمۇ مۇنداقچە ئېيتقان ۋاقتىدا ئۇيغۇر مىللىتىگە قاراتقان ئىقتىسادىي قىرغىنچىلىق، بايلىق، ھوقۇق قىرغىنچىلىقى مۇنداقچە ئېيتقاندا. دېمەككى، بىز ئۇيغۇرلارنىڭكى ئۇچراۋاتقان قىرغىنچىلىقىمىز پەقەتلا ئۇ مەدەنىيەت جەھەتتىن ۋە باشقا جەھەتتىن ئەمەس، مۇنداق ئېيتقاندا ھايات ماماتلىق قىرغىنچىلىقى. يەنى بىزنى ۋەتەنسىز، تۇپراقسىز سەرگەندانلارغا مۇشۇنداق بىر تۈپتىن يەر شارىدىن يوقىتىش قىرغىنچىلىق قىلىش سىياسىتىنى ئاشكارىلىغاننىڭ بۇمۇ بىر فاكتى دەپ قارايمەن. ئىلگىرى رادىيومىزنىڭ نەق مەيداندىن ئىگىلىگەن مەلۇماتلىرىغا قارىغاندا ئۇيغۇر رايونىنىڭ جەنۇبى ۋە شىمالىدىكى ئۇيغۇر يېزىلىرىدا يەرلىك دېھقانلارنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرى ۋە ئۆي جايلىرى تۈرلۈك شەكىلدىكى باھانە سەۋەبلەر بىلەن ھۆكۈمەت تەرىپىدىن ئەرزان باھادا سېتىشقا مەجبۇرلانغان ياكى زورلۇق بىلەن تارتىۋېلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىت يەنە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن بېرى رايوندا تۇتقۇن قىلىنغان لاگېرغا ئېلىپ كېتىلگەن ياكى مەجبۇرىي ئەمگەككە تۇتۇلغان ئۇيغۇر دېھقانلىرىنىڭ تېرىلغۇ يەرلىرى كېۋەزلىكلىرى ۋە مېۋىلىك باغلىرىنى مۇسادىرە قىلىپ ئۇلارنى خىتاي شىركەتلىرى ياكى خىتاي كۆچمەنلىرىنىڭ ئىشلىتىشىگە ئېلىپ بەرگەنلىكىگە دائىر ۋەقەلەرمۇ دەلىللەنگەن ئىدى زۇبەيرە خانىم خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى يېڭىدىن جەزملەشتۈرۈش ۋە تىزىملاش سىياسىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنى يەر زېمىنسىز ئۆي ماكانسىز ۋە ۋەتەنسىز قالدۇرىدىغان تالان تاراجلا بولۇپ قالماستىن بەلكى ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئۇيغۇرلارنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى تۇپراق ۋە زېمىنغا بولغان ھەقدارلىق ھوقۇقىدىن تولۇق مەھرۇم قالدۇرىدىغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ يەنە بىر تىمسالى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ ئۆتتى. بىزدە بىر گەپ بار، يېرى يوقنىڭ جېنى يوق دېگەن. بىزنىڭ يېرىمىز يوقالسا جېنىمىز يوقىلىدۇ. بىز ئۇيغۇرلاردا ئاشۇنداق بىر مەنتىق بار. شۇنىڭ ئۈچۈن بىزگە يەر، جان، تۇپراق، ۋەتەن بىزگە. ئەگەر دەسسەپ تۇرىدىغان تۇپرىقىڭىز، ياشايدىغان ئاشۇنداق مۇنبەت يېرىڭىز بولمىسا، ئۇ سىزنىڭ كىملىكىڭىز يوقايدۇ. خىتاي بىزنىڭ پۇتىمىزدىكى ئاشۇ بىز كۈچ قۇۋەت ئالىدىغان مەدەت ئالىدىغان بىز يەنە ئۈنۈپ چىقىدىغان تۇپرىغىمىزنى بىزنىڭ ئۆزىمىزنى ئېلىۋالماقچى بۇ ئىقتىسادىي تالان تاراجلا ئەمەس بۇ مۇستەملىكىچىلىكنىڭ يەنى بۇ ۋەتەننى پۈتۈنلەي خىتاي كونتروللۇقىغا ئۆتۈپ خىتاينىڭ ئاتالمىش ئايرىلماس بىر قىسمى ياكى خىتاي دۆلىتى دەيدىغان مۇشۇنداق دۆلەت ئېڭىنى سىڭدۈرۈشنىڭ يەنە بىر يولى.
خەلقئارادىكى كۆزەتكۈچىلەر ۋە تەتقىقاتچىلارنىڭ بىلدۈرۈشىچە خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدا بۇنىڭدىن ئون يىل ئىلگىرى باشلىغان ھۆددىگە بېرىلگەن يەرلەرنى تىزىملاپ كىنىشكا تارقىتىشتىن تارتىپ بۈگۈن داۋاملىشىۋاتقان كوللېكتىپ يەر ئىگىدارچىلىق ھوقۇقىنى يېڭىدىن جەزملەشتۈرۈش ۋە تىزىملاش سىياسىتىگە قەدەر بۇلارنىڭ ھەممىسى خىتاينىڭ رايوندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىق سىياسىتىنىڭ داۋاملىشىۋاتقانلىقىنىڭ يەنە بىر دەلىلى ئىكەن پروگراممىنى شادىيە تەييارلىدى دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ئون سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئېچىلغان ئومۇمىي يىغىندا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئاساسلىق تېمىلارنىڭ بىرى بولغان. مەزكۇر يىغىندا تۈركىيە سودا مىنىستىرى، ئىيى پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزاسىنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئارقىلىق ئىشلەپ چىقىرىلغان خىتاي ماللىرى توغرىسىدىكى جىددىي سوئاللىرىغا جاۋاب بەرگەن. تۈركىيەدە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەركىن تارىم بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ.
تۈركىيەنىڭ ئىيى پارتىيەسى پارلىمېنت ئەزاسى ئەرسىن بېياز ئەپەندى ئون سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى تۈركىيە پارلىمېنتىدىكى ئالتە يۈز نەپەر پارلىمېنت ئەزاسى ۋە مىنىستىرلار ئىشتىراك قىلغان ئومۇمىي يىغىندا سۆز قىلىپ، تۈركىيە سودا مىنىستىرى ئۆمەر بولاتتىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئىشقا سېلىپ ئىشلەپچىقارغان مەھسۇلاتلارنى، تۈركىيەگە ئىمپورت قىلىشنى چەكلەش پىلانىڭىز بارمۇ؟ دەپ سورىغان. سودا مىنىستىرى ئۆمەر بولاتمۇ بۇ سوئالغا نەق مەيداندا جاۋاب بەرگەن. پارلامېنت ئەزاسى ئەرسىن بېياز ئەپەندى ئالدى بىلەن تۈركىيەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان سودىدا زىيان تارتىۋاتقانلىقىنى، بۇنى ئازايتىش ئۈچۈن تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ تەدبىر ئالغان yoki olmaganligini so'ragan u mundoq degan sayın ticaret bakanımıza soruyorum çin ekonomisi ve ticaret hacmi tüm dünyayı etkileyen bir büyüklüktedir ülkemizde çin'den birçok alanda ithalat yapmakta ve ürün almaktadır hurmatlik savdo ministridan shuni so'rmoqchiman Xitayning savdo sohasidagi kuchi dunyoga ta'sir ko'rsatadigan bir holatda تۈركىيە خىتايدىن ھەر خىل ماللارنى ئىمپورت قىلماقتا. تاشقى سودىدىكى تەڭپۇڭسىزلىقنىڭ زور بىر قىسمىنى خىتايدىن تۈركىيە ئىمپورت قىلغان ماللار كەلتۈرۈپ چىقارماقتا. خىتايدىن ئىمپورت قىلىۋاتقان ماللارنى ئازايتىش ئۈچۈن تەدبىر ئېلىنىۋاتامدۇ؟

شۇڭا سىزمۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇر قېرىنداشلىرىمىزنى مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىپ ئىشلەپچىقارغان ماللىرىنى ئىمپورت قىلىشىنى چەكلەش پىلانىڭىز بارمۇ؟ ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئىشلىتىۋاتقان خىتاي شىركەتلىرى بىلەن سودا مۇناسىۋىتى بار بولغان تۈرك شىركەتلىرى قايسىلار؟ Bu şirketlerin yıllık ticaret somusu kançılık? Parlament әзасы Ersim Beyaz Efendi'nin bu sualığa Türkiye Cumhuriyeti'nin Suudi Ministeri Nah Meydan'da cevap verip mındak degen. Çin ile ticaret konusu gerçekten önemli bir konu. Bizim de Çin ile ticarette çok ciddi bir ticaret açığımız var, dış ticaret açığımız var.
خىتاي بىلەن بولغان سودا مۇناسىۋىتىمىز راستتىنلا ناھايىتى مۇھىم. بىزنىڭ خىتاي بىلەن بولغان سودىمىزدا زور تەڭپۇڭسىزلىقلار مەۋجۇت. خىتاي ماللىرى ھەققىدىكى بارلىق ئەرزلەرنى نەزەردە تۇتۇۋاتىمىز. ئەگەر مال ئىشلەپچىقىرىلغان يەرنىڭ نامى ئۆزگەرتىلگەن بولسا، بىز بۇ ماللارنى مۇسادىرە قىلىۋاتىمىز. بۇ توغرىلىق خىتاي رەھبەرلىرى بىلەن ئۇچرىشىش ئېلىپ بېرىۋاتىمىز. خىتايغا تېخىمۇ كۆپ مال سېتىش ئۈچۈن شىركەتلىرىمىزنى رىغبەتلەندۈرۈۋاتىمىز. نۆۋەتتە تۈركىيە پارلامېنتىدە ئالتە يۈز نەپەر پارلامېنت ئەزاسى بار بولۇپ، ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ ئىككى يۈز ئاتمىش سەككىز نەپەر، جۇمھۇرىيەت خەلق پارتىيەسىنىڭ يۈز ئاتمىش توققۇز نەپەر، يېشىل سول پارتىيەسىنىڭ ئاتمىش بىر نەپەر، مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىنىڭ ئەللىك نەپەر، ئىي پارتىيەسىنىڭ قىرىق ئۈچ نەپەر، يېڭىدىن رېفاھ پارتىيەسىنىڭ بەش نەپەر، تۈركىيە ئىشچىلار پارتىيىسىنىڭ تۆت نەپەر پارلىمېنت ئەزاسى بار ئىكەن. ھاكىمىيەت بېشىدىكى ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى نۆۋەتتە تۈركىيەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش سىياسىتى يۈرگۈزمەكتە. پارلىمېنتتە كۆپ ساننى ئىگىلەيدىغان ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى قوللىمىغان بىر شارائىتتا تۈركىيەنىڭ ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان خىتاي مەھسۇلاتلىرىنى ئىمپورت قىلىشنى چەكلەش قارارى چىقىرىشى مۇمكىنمۇ؟ بىز بۇ ھەقتە كۆز قارىشىنى ئىگىلەش ئۈچۈن كېلىچەك پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزاسى سەلچۇق ئۆزداغ ئەپەندىگە مۇراجىئەت قىلدۇق. ئۇ بۇ ھەقتىكى سوئالىمىزغا تېلېفون ئۇچۇرى ئارقىلىق جاۋاب بېرىپ، مۇنداق دېدى، بىز پارلىمېنتتە ئىزچىل ھالدا ئۇيغۇرلارنى قوللاۋاتىمىز، لېكىن ھۆكۈمەتنىڭ خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى كۈچەيتىش سىياسىتى بولغاچقا، ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى ئېنىقلاپ، بۇلارنىڭ تۈركىيەگە ئىمپورت قىلىنىشىنى چەكلەيدىغان بىر قارار چىقىرىشى مۇمكىن ئەمەس، دەپ ئويلايمەن. شۇڭا سودا مىنىستىرى بۇ سوئالغا مۇناسىۋىتى بولمىغان سۆزلەر بىلەن جاۋاب بەردى. لېكىن بۇ مەسىلىنىڭ تۈركىيە پارلىمېنتىدە سودا مىنىستىردىن نەق مەيداندا سورىلىشى ياخشى ئىش. ئىستانبۇلدىكى ئىبنى خالدۇن ئۇنىۋېرسىتېتى خەلقئارا مۇناسىۋەتلەر كەسپىنىڭ دوكتورانتى مەۋلان تەڭرىقۇت ئەپەندى تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىن كەلگۈسىدە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى بىلەن چېتىشلىقى بار مەھسۇلاتلارغا قارىتا تەدبىر ئالمايدىغانلىقىنى، بۇنىڭ ئىككى تۈرلۈك سەۋەبى بارلىقىنى ئوتتۇرىغا قويدى.
ھازىر ئۇيغۇرلارنى مەجبۇرىي ئىشلىتىشكە مۇناسىۋەتلىك جىق تەتقىقاتلار ۋە بۇ تەدبىرلەرنىڭ ھەممىسى ئاساسلىقى غەرب دۆلەتلىرىدىلا ئېلىپ بېرىلىۋاتىدۇ، تۈركىيەدە ياكى باشقا دۆلەتلەردە بۇنداق بىر تەتقىقات يوق. ئەمدى تۈركىيەنىڭكى غەرب دۆلەتلىرىگە ئوخشاش مۇشۇنداق بىر تەدبىر قوللىنامدۇ دېگەن سوئالغا نىسبەتەن تۈركىيە ئۇزۇنغىچە بۇنداق بىر تەدبىر قوللانماسلىقى مۇمكىن سەۋەبىنى ئىككى تۈرلۈك دېيىشكە بولىدۇ بىرسى تۈركىيەدە بۇ توغرىلىق يېتەرلىك تەتقىقات ئېلىپ بېرىلمىدى مەيلى خەلق بولسۇن ياكى تەتقىقاتچىلار بولسۇن ۋەتەندە بولۇۋاتقان بۇ ئەھۋالغا قارىتا بىر تەييارلىق يوق، بۇنى بىلمەيدۇ. ئىككىنچىسى، تۈركىيەنىڭكى ھازىرقى خەلقئارا سىستېما ۋە خىتاي بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى توقۇنۇشتىكى تۇتقان پوزىتسىيەسىنى ئېلىپ ئېيتقاندا، تۈركىيە بىر نېيترال ئوتتۇرىدا تۇرغان بىر مەيداننى ئېلىۋاتىدۇ. شۇ، مۇشۇ سەۋەب تۈپەيلىدىنمۇ ئېنىق بىر شەكىلدە بۇ مەسىلىنى تۈركىيە كۈن تەرتىپىگە ئېلىپ كېلىپ، ئېنىق تەدبىر قوللانماسلىقى مۇمكىن.
شەرقىي تۈركىستان ۋەقپىنىڭ سابىق رەئىسى ھامىتخان گۆكتۈرك ئەپەندى كورونا ۋىرۇسى ۋە ئۆتكەن يىلى تۈركىيەدە يۈز بەرگەن چوڭ يەر تەۋرەشتىن تۈپەيلى ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تۈركىيەدە كۈن تەرتىپتىن چۈشۈپ قالغانلىقىنى، تۈركىيەنىڭ بۇ ھەقتە چوقۇم بىر قارار ئېلىشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىدى. يەنى ئەرسىن بەياز ئەپەندى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى قۇل ئەمگەككە سېلىپ، ئۇنىڭدىن ئىشلەپچىقارغان ماللىرىنىڭكى پۈتۈن دۇنيادا چەكلەنگەنلىكىنى ۋە تۈركىيەدىمۇ بۇ چەكلىنىش كامپانىيەسىگە دەستەك بېرىش كېرەكلىكىنى تۈركىيەنىڭ تىجارەت مىنىستىرى ئۆمەر بولات ئەپەندىنىڭ يۈزىگە قارشى ئېيتقان بۇ بىرىنچى قېتىم تەپسىلىي شەكىلدە بۇ خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى قۇل ئىشچى قىلىپ ئىشلىتىپ،

چۈنكى تۈركىيە ئىقتىسادىنىڭ بەكلا ئېغىر ئەھۋالدا ئىكەنلىكىنى، خىتاينىڭ مەبلەغ سېلىشىنى كۈتۈۋاتقان تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ خىتاينى بىئارام قىلىدىغان ئىشلارنى قىلىشتىن ئۆزىنى تارتىدىغانلىقىنى، لېكىن ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ تۈركىيە پارلامېنتىدە بۇنداق بىر شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇلۇشىنىڭ پايدىلىق ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى. ئۆتكەن بەش يىلدا ئىيى پارتىيەسىدىن بولغان پارلامېنت ئەزالىرى ئۇيغۇرلار دۇچ كېلىۋاتقان جىددىي مەسىلىلەر، جۈملىدىن لاگېر مەسىلىسى ۋە باشقا مەسىلىلەر توغرۇلۇق بىر قانچە تەكلىپلەرنى سۇنغان بولسىمۇ، ئەمما ئادالەت ۋە تەرەققىيات پارتىيەسى بىلەن مىللەتچى ھەرىكەت پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ قارشى بېلەت تاشلىشى بىلەن بۇ تەكلىپ لايىھەلىرى ماقۇللۇقتىن ئۆتمىگەنىدى. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.
يۇقىرىدا ۋاشىنگتوندىن ئاڭلىتىش بېرىۋاتقان ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ بىر سائەتلىك پروگراملىرىنى ئاڭلىدىڭلار.
كېيىنكى ئاڭلىتىشىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.